ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook ຈັ່ງແມ່ນບັນຫຍາກບັນຊາກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ກຳລັງບຸກລຸກທຸກມຸມແຈຂອງໂລກນີ້ຢູ່ ບັດນີ້ລັດ Queensland ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ປິດໂຮງແຮມຄວາຣັນທີນແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ການກວດເບິ່ງເຊື້ອພັນຂອງໂຄວິດ-19 ກວດຮູ້ເຫັນວ່າຄົນ 6 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໂຄວິດ-19 ຂອງປະເທດອັງກິດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານ Paul Kelly ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອົດ ສະເຕຣເລຍ ພະຍາຍາມຜ່ອນຄາຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບການໄດ້ຜົນຂອງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ AstraZeneca ລັດຖະບານ Queensland ປິດໂຮງແຮມ Queensland ດັ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນແລ້ວ ທີ່ຄົນ 6 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບໂຮງແຮ ມນັ້ນຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ຂອງສາຍພັນຂອງປະເທດອັງກິດ Annastacia Palaszczuk ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ ກໍລະນີຂອງຄົນທັງ 6 ນັ້ນຖືກແຍກໂຕຢູ່ໃນຊັ້ນທີ 7 ຂອງໂຮງແຮມ Hotel Grand Chancellor ໃນເວລາອັນບໍ່ດຽວກັນໃນການເຮັດຄວາ ຣັນທີນ

australia into brisbane on the 30th of december we're using that as our point going back to so anyone who's been in that hotel since that time the 30th of december onwards whether they be staff adf police or health or any of the guests and the maritime services workers, maritime workers were asked ພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກມາແຕ່ວັນທີ 30 ທັນວາ 2020 ຖືກກວດເບິ່ງໃໝ່ເພື່ອຄວາມລະມັດລະວັງ ຍານາງ Palaszczuk ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ ການແຜ່ຜາຍຢ່າງວ່ອງໄວຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສສາຍພັນອັງກິດນັ້ນ ເປັນການບອກເຕືອນຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກ່ຽວກັບວ່າ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍ ປານໃດ

ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງຂອງບ້ານເຮືອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ແລ້ວ ຄົນໃນລັດ New South Wales ບໍ່ຫຼຸດ 26,800 ຄົນຖືກກວດເບິ່ງ ແລະ ຍານາງ Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ເວົ້າວ່ າ ມັນເປັນການພັດທະນາດີຂຶ້ນຈາກຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກກວດເບິ່ງໃນເວລາກ່ອນນີ້ ຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງທີ່ Mount Druitt ໃນລັດ New South Wales ເປັນພວກທີ່ມີສາຍພົວພັນເຖິງບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ Berala ນີ້ແມ່ນຮູ້ໄດ້ໂດຍການກວດເບິ່ງສາຍພັນ ຂອງໂຄວິດ-19 ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊາບເຖິງບໍ່ຂອງສາຍພັນນີ້ມາຈາກໃສກັນແທ້ເທື່ອ ດຣ Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການເປັນຢ່າງໜ້ອຍສາມສັບປະດາອີກ ເພື່ອຈະຢຸດຢັ້ງກ ານແຜ່ລະບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ Northern Beaches ແລະ Berala ໃນລັດ New South Wales ການຊີ້ແຈງນີ້ມີຂຶ້ນລ່ວງໜ້າການທີ່ຈະມີການເລີ່ມສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021 ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales

ບໍ່ຮັບຮູ້ການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ໂຈະໄວ້ ການຈະນຳເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ AstraZeneca ອອກມາສັກມາສີດໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານອື່ນໆກໍມີປາກມີສຽງກ່ຽວກັບການຈະນຳເອົາຢາວັກຊີນກັນໂ ຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ AstraZeneca ອອກມາໃຊ້ ໂດຍອ້າງວ່າຢານັ້ນບໍ່ໄດ້ຜົນຈັກດີໃນການປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍອັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ການຕາຍ ຈາກໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທ່ານໝໍບາງຜູ້ບາງຄົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວ ກັບຈຳນວນຂອງການໄດ້ຜົນຂອງຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນຂັ້ນ 62 ຫາ 90 ເປີເຊັນ ໂດຍຂຶ້ນກັບວິທີການການສັກຢານັ້ນໃຫ້ ມູນນິທິ Australian and New Zealand for Immunology ເວົ້າວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຄວນໂຈະການສັກຢູກສັກຢາວັກ ຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ

ການຕັດສິນໃຈຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນໃດໆ ແມ່ນບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍ ແຕ່ທ່ານສະໜັບສະໜູນແຜນການຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີທີ່ຈະເລີ່ມສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ກ່ອນສຳລັບພົນລະເມືອງທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງໄພຫຼາຍ ແລະ ຢາວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ AstraZeneca ສຳລັບບຸກຄົນອື່ນໆທັງໝົດ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນຖືກຕ້ອງກັບກົດເກນຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ສຳລັບການໄດ້ໝາກໄດ້ຜົນຂອງຢາວັກຊີນ ແລະ ມັນສາ ມາດຖືກຜະລິດໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີບັນຫາກັບການລຳລຽງຂັ້ນໂລກ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ AstraZeneca ປະມານ 53 ລ້ານໂດສ ຈະຖືກຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເອງ ແລະ ຢາວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ Pfizer 10 ລ້ານໂດສ ຈະຖືກຊື້ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ສາດສະດາຈານ Paul Kelly ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດອົດສະຕຣາລີ

ໃຫ້ບຸກຄົນຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຈົ່ງຢ່າງເປີດເຜີຍເອີ່ຍເຖິງ ທ່ານ ເຄຣກ ແຄລີ ຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນພັກລິເບີໂຣອົດສະຕຣາເລຍ ຍ້ອນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນອັ ນບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເຄຣກ ແຄລີ ປະຕິເສດການທີ່ວ່າທ່ານແຜ່ຜາຍຂໍ້ມູນອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ Michael McCormack ຜູ້ຕາງໜ້ານາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍ ໃນ ວັນອັງຄານທີ 12 ມົກກະລາແລ້ວນີ້ ບໍ່ຍອມຕິຕຽນທ່ານ ແຄລີ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າອັນໜຶ່ງທີ່ເວົ້າວ່າ ການບັງຄັບໃຫ້ເດັກໆໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແມ່ນເປັນຄ້າຍກັບການລະເມີດເດັກໆ ຢູ່ໃນ Facebook ໃນ ເວລານີ້ ມີລະບົບການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ແລ້ວ ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus SBS ລາວ ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook